ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກກຸງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນສຸກ ວັນທີ 9 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບ ການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ສຸພັດຕາ ແລະ ຈຳປາທອງ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສ ະເໜີທ່ານມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດສິນຄ້າການກະເສດ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບປະເທດລາວສູງເຖິງ 1.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2023 ທາງການລາວມີແຜນປັບເພີ່ມເງິນອຸດໜູນໃຫ້ລັດຖະກອນ ຍ້ອນ ຄ່າຄອງຊີບສູງ ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃກ້ຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ສົ່ງກິ່ນເໝັນຕໍ່ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕຳຫຼວດພົບຜູ້ຊາຍຕາຍຢູ່ໃນເຄາະທີ່ຖືກຖິ້ມລົງໃສ່ນ້ຳຄານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງ ຂ່າວລາຍລະອຽດ
ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ປະເທດລາວສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດສິນຄ້າການກະເສດ ຈຳນວນ 9.47 ລ້ານຕັນ ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 1.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20.18 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022 ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກຫຼາຍທີ່ສຸດຄື ມັນຝ ຣັ່ງ ກາເຟ ກ້ວຍ ອ້ອຍ ແລະ ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄປຫຼາຍທີ່ສຸດຄື ຈີນ ຮອງລົງມາຄື ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຕາມລຳດັບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າກ່າວວ່າ ສິນຄ້າສົ່ງອອກປະເພດ ສິນຄ້າການກະເສດ ນັບແຕ່ສັດລ້ຽງ ພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນສິນຄ້າທີ່ຄົນຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຮູບແບບໂຄງການ 2+3 ແລະ ເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ກ່ອນຈະສົ່ງອອກໄ ປປະເທດຈີນ ບໍ່ແມ່ນສິນຄ້າຂອງຄົນລາວໂດຍຕົງ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 8 ກຸມພານີ້ວ່າ ເວລາສິນຄ້າເຂົ້າມານີ້ກະອາດຈະບໍ່ມີບັນຫາປານໃດ ເຂົ້າມາລາວ ເວລາສິນຄ້າຊິ ອອກໄປພຸ້ນຫັ້ນນະ ສ່ວນຫຼາຍຂະເຈົ້າຈະບໍ່ຮັບຂອງລາວ ທີ່ວ່າເປັນ ເປັນຂອງຄົນລາວເລີຍຫັ້ນນະ ສ່ວນຫຼາຍຂະເຈົ້າຈະ ຈະຮັບແຕ່ແບບວ່າເປັນຂອງໂຮງງານຈີນ ທີ່ວ່າມັນໄດ້ມາດຕະຖານຂອງຂະເຈົ້າ ແລ້ ວຂະເຈົ້າຈຶ່ງສົ່ງອອກໄປໄດ້ ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ສຳລັບມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າທີ່ສູງເຖິງ 1.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນເປັນມູນຄ່າເງິນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ຮັບທັງໝົດ ເພາະສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນຂອງ ຄົນລາວ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ສະນັ້ນແລ້ວ ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ຮັບພຽງຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຄ່າພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລະບຸວ່າ ສິນຄ້າການກະເສດທີ່ສົ່ງອອກຈຳນວນ 9.47 ລ້ານຕັນນັ້ນ ແມ່ນເກີນຄາດໝາຍ 3.7 ສ່ວນຮ້ອຍ ໂດຍມີມັນຝຣັ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 25.62 ສ່ວນຮ້ອຍ ກາເຟ 7.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ກ້ວຍ 16.7 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ອ້ອຍ 10.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ປະເທດ ລາວມີສິນຄ້າການກະເສດທັງໝົດ 33 ປະເພດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງອອກໄປຈີນ ລວມມີພືດ 30 ຊະນິດ ແລະ ສັດລ້ຽງ 3 ປະເພດ ສ່ວນຫວຽດນາມສົ່ງອອກສິນຄ້າການກະເສດໄປໄດ້ 16 ຊະນິດ ແລະ ໄທສົ່ງອອກໄປໄ ດ້ 15 ຊະນິດ ປະຈຸບັນປະເທດຈີນກາຍມາເປັນຄູ່ຄ້າຫຼັກ ແລະ ຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປະເທດລາວ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າ ນັກລົງທຶນຈີນໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ໂດຍມີໂຄງການລົງທຶນໄປແລ້ວຈຳນວນ 933 ໂຄງການ ແລະການເຂົ້າມາລົງທຶນທາງດ້ານການກະເສດ ກໍກຳລັງຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ປະຈຳລາວກ່າວວ່າ ຫາກມາເບິ່ງຕົວເລກມູນຄ່າການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າໝົດປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຈະເຫັນວ່າປະເທດລາວຂາດດຸນການຄ້າສູງເຖິງ 1,000 ປາຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຍ້ອນມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍກວ່ າການສົ່ງອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າດຸນດ່ຽງກັນ ລັດຖະບານລາວຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເລັ່ງຜະລິດສິນຄ້າທາງດ້ານການກະເສດ ໃຫ້ໄດ້ປະລິມານທີ່ພຽງພໍ ແລະມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ ເພື່ອສົ່ງ ອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາການລົງທຶນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດຈົນເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະຈີນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໃຫ້ເວົ້າເລື່ອງເປັນທຸລະ ກິດຄ້າຂາຍ ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມປະລິມານຄຸນນະພາບໄປພ້ອມໆກັນ ບໍ່ແມ່ນວ່າຕາມລະດູການບໍນີ້ ເພາະວ່າຕະຫຼາດຈີນນີ້ກໍເປີດກວ້າງໃຫ້ລາວນີ້ເຕັມຮ້ອຍ ທັງສາລີ ທັງມັນຕົ້ນ ທັງຜົນລະໄມ້ຕ່າງໆ ໝາກກ້ວຍກໍ ຍັງສົ່ງອອກເກືອບຮອດສອງສາມຮ້ອຍລ້ານດອນລານີ້ ກໍຖືວ່າຫຼາຍເນາະ ລາວນີ້ຈະເປັນປະຕູຊື່ໆໃດ໋ ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີດີມານທີ່ພຽງພໍຫັ້ນນາ ແຕ່ມັນກະເປັນອັນໜຶ່ງທີ່ວ່າອັນຊ່ວຍຍູ້ໜູນເສດຖະກິດ ຊາວສວນປູກ ມັນຕົ້ນໃນແຂວງໄຊຍະບູລີກ່າວວ່າ ສິນຄ້າການກະເສດໃນປະເທດລາວ ຫາກຈະສົ່ງອອກໄປຂາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນສິນຄ້າຂອງຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນດ້ວຍໂຕເອງ ຫຼືຮ່ວມທຶນກັ ບຄົນລາວໃນຮູບແບບໂຄງການ 2+3 ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ຈະບໍ່ແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ຜະລິດ ລົງທຶນ ແລະສົ່ງຂາຍດ້ວຍໂຕເອງ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດເລື່ອງທີ່ດິນ ແຫຼ່ງທຶນ ແລະຕະຫຼາດທີ່ຈະຮັບຊື້ສິນຄ້ າ ດັ່ງຊາວສວນຄົນນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເພາະເລື່ອງວຽກກະສິກຳຢູ່ຝັ່ງເຮົາ ເຂົາຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມແບບສອງບວກສາມ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ປະຊາຊົນນີ້ເຂົາເຈົ້າຈະມີດິນ ອັນສອງນີ້ເຂົາມີແຮງງານ ແຕ່ມັນຂາດແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທຶນ ກັບທາງດ້ານວິຊາການ ກັບຕະຫຼາດຫັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍນະ ຢູ່ລາວເຮົານະ ສ່ວນຄົນລາວຜູ້ໜຶ່ງໃນແຂວງຫຼວງພະບາງກ່າວວ່າ ການຜະລິດສິນຄ້າທາ ງດ້ານການກະເສດ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການລົງທຶນຂອງຄົນຈີນ ບໍ່ແມ່ນຄົນລາວໂດຍຕົງ ສະນັ້ນແລ້ວມູນຄ່າການສົ່ງອອກທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ລາຍງານນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສົມເຫດສົມ ຜົນ ໃນທາງກັບກັນ ລັດຖະບານລາວຕ້ອງພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້າຂອງຄົນຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ ທັງເລື່ອງຂອງປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ ຕ້ອງສຸມໃສ່ທັງຄວາມຮູ້ ງົບປະມານ ແລະນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຫາກວ່າລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ສາມາດສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລາວໃນປະເທດ ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດໄດ້ ກໍມີຄ ວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວຂາດດຸນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດໃນທຸກໆປີ ດັ່ງຊາວລາວຜູ້ນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຕົວເລກການສົ່ງອອກນີ້ ກໍຄັນເວົ້າແບບສາມັນຊົນເຮົານີ້ ມູນຄ່າຊິສູງປານໃດກໍຕາມ ທັງລັດທັງປະຊາຊົນໄດ້ບໍ່ຮອດ 10% ເນາະ ເພາະການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ຄວນທີ່ປັບປຸງແນວໃດເນາະ ເລື່ອງປະຊາຊົນໄດ້ຫຍັງເສຍຫຍັງ ແລ້ວກໍລັດຖະບານໄດ້ສົມເຫດສົມຜົ ນບໍ່ ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຂອງປະເທດລາວບັນລຸໄດ້ 11,439 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກ 5,366 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ 6,073 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຂາ ດດຸນການຄ້າ 707 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລັດຖະບານລາວຍັງມີແຜນທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍກັບປະເທດຄູ່ຄ້າທີ່ປະເ ທດລາວຂາດດຸນການຄ້າຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ດຸນການຄ້າທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເງື່ອນໄຂທີ່ດີຕໍ່ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຈະຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃ ນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າໄດ້ ທາງການລາວມີແຜນທີ່ຈະປັບເພີ່ມເງິນອຸດໜູນໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ເສຍອົງຄະ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບບໍ່ກາຍເ ດືອນມິຖຸນາ 2024 ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດການເງິນຂອງປະເທດ ດັ່ງຍານາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ເປັນໂຄສົ ກລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຂອງລັດຖະບານຄັ້ງທີ 2 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 26 ແລະ 27 ທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງມີເນື້ອໃນຕອນໜຶ່ງວ່າ ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າການເພີ່ມເງິນອຸດໜູ ນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທະຫານ ຕຳຫຼວດໃຫ້ໄວ ແລະ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດຊ້າສຸດໃນໄຕມາດ 2 ປີ 2024 ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງແຜນທີ່ວ່ານັ້ນມີຢູ່ວ່າ ໃຫ້ປະຕິບັດເງິນອຸດໜູນຄູສັນຍາຈ້າງໃນ ເດືອນມົກກະລາ 2024 ແລະ ໃຫ້ເພີ່ມເງິນເດືອນພະນັກງານລັດຖະກອນ ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ຫຼ້າສຸດໃຫ້ທັນໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2024 ນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍ ເສຣີໃນມື້ວັນທີ 8 ກຸມພານີ້ວ່າ ແຜນທີ່ວ່ານັ້ນຈະເປັນການປັບເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນເດືອນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຍ້ອນເງິນກີບເຟີ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສ່ວນວ່າລາຍລະອຽດ ເປັນ ຕົ້ນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ການຄິດໄລ່ເງິນ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ໃນຂະນະນີ້ ສ່ວນໂຕທີ່ວ່າເປັນອອກຂ່າວຫັ້ນແມ່ນແຈ້ງການໂຕນີ້ເຈົ້າ ແມ່ນເພິ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ ໜ້າຈະໃກ້ຈະສຳເລັດ ລະ ຈະກ່ຽວກັບເງິນອຸດໜູນເລີຍ ຈະບໍ່ກ່ຽວກັບເງິນເດືອນ ເມື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ເດືອນຕຸລາຫາເດືອນທັນວາ 2023 ທາງການລາວໄດ້ປັບເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນຕ່ ຳກວ່າ 1 ລ້ານ 7 ແສນກີບ ຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນພື້ນຖານຕາມຊັ້ນ 3 ຂັ້ນ 7 ຫຼື ມີອັດຕາເງິນເດືອນ 205 ດັດຊະນີລົງມາ ລັດຖະກອນທີ່ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານຕາມຊັ້ນ 1 ຂັ້ນ 12 ຫຼື ມີອັດຕາເງິນເດືອນ 205 ດັດຊະນີລົງມາ ແລະ ຜູ້ ຮັບເງິນອຸດໜູນບຳນານ ເສຍກຳລັງແຮງງານ ແລະ ເສຍອົງຄະຮາກຖານ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າທີ່ຜ່ານມາທາງການລາວຈະໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນບໍ່ຮອດ 1 ລ້າ ນ 7 ແສນກີບນັ້ນເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ກໍຍັງເຫັນວ່າເງິນອຸດໜູນນັ້ນກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄ່າຄອງຊີບ ດັ່ງຄູຊັ້ນຕົ້ນຢູ່ແຂວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ບໍ່ໄດ້ ຄັນວ່າພວກຊັ້ນກາງກະ ອາດ ກະ ອາ ດຈະບໍ່ຮອດເດ ຄັນຊັ້ນກາງ ຊັ້ນ ພວກຊັ້ນຕົ້ນ ຊັ້ນກາງກະບໍ່ຮອດ ແຕ່ວ່າ ເອີ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນມານີ້ ເອີ ຊັ້ນສູງປະມານລ້ານ ລ້ານແປດ ກະຈຳນວນໜຶ່ງກະ ກະຊິມີຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນບໍ່ ບໍ່ ມັນບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ກຸ້ມຄ່າ ນະ ຄ່າຄອງຊີບມັ ນແພງເດ້ ໂດຍໆ ໂດຍ ກະຊິມີສ່ວນ ມີສ່ວນໄປເຮັດວຽກຕ່າງແດນແດ່ ແລະກະໄປທຳມາຫາກິນແນວອື່ນກະມີ ເງິນເດືອນປະລິນຍາຕີກະໄດ້ແຕ່ສອງລ້ານເນາະ ສອງລ້ານ ສອງລ້ານປາຍນ້ອຍໆໜຶ່ງນະ ອັນຜູ້ທີ່ ມີຄອບຄົວກະຊິບໍ່ໄດ້ມີເພີ່ມຫຍັງ ເພີ່ມແຕ່ເງິນລູກນ້ອຍ ເດືອນນ້ອຍດຽວນີ້ ຖ້າວ່າເມຍເປັນປະຊາຊົນກະໄດ້ນ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ຄູຊັ້ນກາງຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊກໍກ່າວວ່າ ໃນຫຼາຍເດືອນຜ່ານມານີ້ ມີພະນັກງານລັດຖ ະກອນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ຄ່ອຍໆພາກັນລາອອກຈາກການ ໄປເຮັດວຽກແນວອື່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນເງິນເດືອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍກັບກ ານໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ຄູເຂົ້າໃໝ່ ຄູໂສດ ບໍ່ມີລູກ ບໍ່ມີຄອບຄົວຊີ້ນະ ກະຖືວ່າໄດ້ນ້ອຍ ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງ ນ້ອຍ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີອຸດໜູນລູກ ບໍ່ມີອຸດໜູນເມຍເດ້ ລ້ານຫ້າ ລ້ານສີ່ແສນກະມີເຈົ້າ ຕ່ຳສຸດ ຕ່ຳສຸດລ້ານສີ່ ພໍ ບໍ່ພໍແລ້ວ ແຕ່ ຂະໜາດສອງລ້ານປາຍຍັງບໍ່ພໍ ເພາະວ່າເທື່ອຊິຮອດ ວົງເງິນເຕັມແທ້ກໍສອງລ້ານສີ່ນີ້ ຄືວ່າ ໄດ້ໂຕຈິງແທ້ມັນກະບໍ່ຮອດ ຫັກຄ່າສະມາຄົມ ຫັກຄ່າຄູແຫ່ງຊາດ ຄູເມືອງ ປີນີ້ຫຼາຍ ຫ້າຫົກແລ້ວເດ້ ມີ ເອີ ນັ້ນສ່ວນໜ້ອຍ ແຕ່ວ່າອາສາສ່ວນຫຼາຍ ອາສານີ້ອອກ ເຮັດໃຫ້ຄູເຮົາບໍ່ພໍ
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ກະຊວງການເງິນໄດ້ປັບຂຶ້ນດັດຊະນີເງິນເດືອນ ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານບຳນານ ຈາກ 6,700 ກີບຕໍ່ດັດຊະນີ ເປັນ 7,200 ກີບຕໍ່ດັດຊະນີໃນປີ 2017 ແລະ ປັບຂຶ້ນອີກຄັ້ງໜຶ່ງເປັນ 7,350 ກີບຕໍ່ດັດຊະນີໃນເດືອນມົກກະຣາ 2022 ທະຫານຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊຜູ້ໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີວ່າ ພວກທະຫານຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບຈາກກອງທັບ

ທ່ານເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ທີ່ຜ່ານມາ ການມອບເງິນອຸດໜູນໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຫຼື ການຫັກເງິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເປັ ນທາງການວ່າ ພະນັກງານລັດຖະກອນແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຫຼື ລິຂະສິດພິເສດເມື່ອໃດ ເທົ່າໃດ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າທະຫານຢູ່ກົມກອງຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຈາກກອ ງທັບ ແຕ່ສຳລັບທະຫານຜູ້ເປັນໂສດ ຫຼືຍັງບໍ່ທັນມີຄອບຄົວ ຈະຕ້ອງຖືກຫັກເງິນເດືອນເພື່ອເປັນຄ່ານ້ຳຄ່າໄຟໃຫ້ໜ່ວຍງານຕົ້ນສັງກັດ ປະມານຫ້າໝື່ນຫົກໝື່ນກີບຕໍ່ເດືອນ ດັ່ງທະຫານຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ໂອ ມັນກະເປັນຕາມຊັ້ນເນາະ ຈັກຢູ່ລ້ານຫ້າແສນ ບໍ່ໄດ້ຍັງເບິ່ງຊິລະອຽດ ມີແຕ່ຫ້າແສນປາຍ ມັນບໍ່ມີ ບໍ່ມີອຸດໜູນອີຫຍັງ

ທ່ານເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ທາງການ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານສ່ວນໜຶ່ງສຳລັບອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນໜ້ອ ຍກວ່າ 1 ລ້ານ 7 ແສນກີບກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີທະຫານຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍ ຮວມທັງໂຕເອງທີ່ເຂົ້າເກນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນນັ້ນແນວໃດ ໃນເດືອນກຸມພາ 2023 ມີທະຫານຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໂພສຄລິບ ແ ລະຂໍ້ຄວາມຜ່ານ TikTok ສ່ວນຕົວວ່າ ໄດ້ລາອອກຈາກການເຮັດວຽກເປັນທະຫານແລ້ວ ຍ້ອນບໍ່ພໍໃຈທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປະມານໜຶ່ງລ້ານສອງແສນກີບ ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດທ່າມກາງສະພາບເງິນເຟີ້ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່ດີຢູ່ນີ້ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍມີທະຫານບາງສ່ວນເຮັດຄລິບເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍວ່າ ໂຕເອງລາອອກຈາກທະຫານແລ້ວ ແຕ່ໃນຕົວຈິງບໍ່ໄດ້ລາອອກ ເຮັດໄປໃນລັກສະນະວິພາກວິຈານເ ລື່ອງເງິນເດືອນ ແລະສະຫວັດດີການທີ່ໄດ້ຮັບຕ່ຳຫຼາຍ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄ່າຄອງຊີບນັ້ນເອງ ໃນວັນທີ 7 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ປະຊາຊົນສ່ອງແສງໄປຍັງສື່ມວນຊົນລາວ Facebook Page ເຫດການບ້ານເມືອງວ່າ ປະຊາຊົນເຂດ ໃກ້ຄຽງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິ່ນເໝັນຂອງກອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ທາງຫຼັງຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ບ້ານສະພັງເໝິກ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມຄວາມເວົ້າຂອງປະຊາຊົນທີ່ສ່ອງແສງໄປຍັງ Facebook Page ເຫດການ ບ້ານເມືອງ ກ່າວຜ່ານຄລິບວິດີໂອທີ່ບັນທຶກພາບກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສົ່ງກິ່ນເໝັນຢູ່ທາງຫຼັງຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອຕະຫຼາດລາວເຄີຍເຮັດເອກະສານຮອດ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງແ ລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ມາແກ້ໄຂໃຫ້ເລີຍ ເດືອດຮ້ອນທີ່ຢູ່ທາງຫຼັງຕະຫຼາດສົ່ງກິ່ນເໝັນ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງປະຊາຊົນທີ່ໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ກ່າວວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຫຼັງຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ມີກິ່ນເໝັນແທ້ ໂດຍສະເພາະໄລຍະ 5-50 ແມັດ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຂີ້ເຫຍື້ ອຈາກຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 8 ກຸມພານີ້ວ່າ ບໍລິເວນທີ່ວ່າໄລຍະຫ້າແມັດ ມັນອາດຈະມີກິ່ນ ແຕ່ວ່າບ່ອນກອງຂີ້ເຫຍື້ອຫັ້ ນ ຕອນນີ້ມັນເປັນທົ່ງນາ ແລ້ວເຂົາເຂົາຖົມດິນເນາະ ຖົມດິນແລ້ວມັນເປັນດິນເປົ່າວ່າງ ທາງຕະຫຼາດເຂົາກໍເລີຍເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປຖິ້ມໄປຕາກໄປຫຍັງ ແລ້ວກໍຈະມີຄົນເກັບມ້ຽນແດ່ ທາງຕະຫຼາດເຂົາຊິຈັດສັ ນແບບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອເອງເລີຍ ຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເອົາລົດລົດມາເອົານະ ເພາະວ່າເຂົາເກັບອອກຈາກຕະຫຼາດ ແລ້ວກໍໄປຖິ້ມຢູ່ຂ້າງບ່ອນທີ່ເຮົາວ່າເຂົາຈະຖົມດິນເປັນທົ່ງນາເນາະ ຢູ່ແຖວນັ້ນມັນຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເຮື ອນປະຊາຊົນດອກ ມັນມີແຕ່ເປັນທົ່ງນາຍາວໄປເລີຍນະ ກໍໃຫ້ທາງ ນະຄອນຫຼວງເຮົາລົງມາເບິ່ງໂຕຈິງເລີຍກໍໄດ້ ເຮົາມາລົງມາເບິ່ງວ່າຂີ້ເຫຍື້ອເຂົາກິນແນວໃດ ເຂົາບໍລິຫານຖືກບໍ່ຫັ້ນນະ ຜູ້ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເ ລື່ອງນີ້ກ່າວຄືກັນວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ທາງຫຼັງຕະຫຼາດລາວ 450 ປີຫຼາຍແທ້ ແຕ່ຖ້າໃຫ້ເວົ້າວ່າສົ່ງກິ່ນຮ້າຍແຮງບໍ ກໍບໍ່ປານນັ້ນ ແຕ່ວ່າກໍຄວນແກ້ໄຂ ເຖິງແມ່ນວ່າກອງຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ເຮືອນຂອງປະຊາຊົ ນຈຳນວນຫຼາຍກໍຕາມ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ສະເໜີໃຫ້ແກ້ໄຂ ພວກເຂົາສິໄປເຮັດເຮືອນປຸກຊານໃໝ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແຕ່ວ່າມັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ ເຖິງວ່າໄກກໍໄດ້ ດ້ານແມ່ຄ້າໃນຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ຈຳນວນ 3 ຄົນກ່າວວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງແຕ່ລະຄົ ນ ຈະເອົາໄປຖິ້ມຕາມຈຸດທີ່ຕະຫຼາດກຳນົດ ແລ້ວທາງຕະຫຼາດຈະເປັນຜູ້ມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນໄປທຳລາຍເອງ

ດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ແຈ້ງບັນຫາດັ່ງກ່າວໄປ ພ້ອມຊີ້ແຈງວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຕາມທີ່ເຫັນນັ້ນ ຍ້ອນລົດເກັບກູ້ຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ມາເ ກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຂະນະທີ່ລ່າສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງເລັ່ງປະສານເອົາລົດມາເກັບກູ້ຂີ້ເຫຍື້ອ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ
ອາ ຕອນນີ້ເຮົາລົມກັບ ອັນ ທີມງານຂອງເຮົາແລ້ວເດີ້ ສາເຫດທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອເຕັມຢູ່ຫັ້ນເນາະ ເພາະວ່າລົດຂີ້ເຫຍື້ອເພິ່ນບໍ່ມາເອົາຫັ້ນນະ ເຮົາໂທເລັ່ງເພິ່ນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ເຮົາກຳລັງລົມກັບເພິ່ນ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະກັບພວກທີ່ວ່າມາເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຫັ້ນນະ ນອກຈາກນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ຫາກປະຊາຊົນທ່ານໃດພົບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຫຼັງຕະຫຼາດລາວ 450 ປີ ສົ່ງກິ່ນເໝັນ ສາມາດນຳລາຍລ ະອຽດສົ່ງໄປຍັງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ ເພື່ອຈະໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ ຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງພະບາງ ພົບສົບຊາຍຄົນໜຶ່ງຢູ່ໃນກົງເຫຼັກ ໃນສະພາບຖືກຮັດຄໍ ຢູ່ກ້ອງຂົວຂ້າມນ້ຳຄານ ໃນເຂດບ້າ ນວັງເງິນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໃນມື້ວັນທີ 7 ກຸມພານີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນໃຜ ເປັນຄົນສັນຊາດໃດ ຂະນະນີ້ກຳລັງສືບສວນສອບສວນຢູ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລາວ ແລະ ນັກຂ່າວພົນລະເມືອງລາວ ໃ ນມື້ວັນທີ 7 ກຸມພານີ້ ເພື່ອຂໍຮູ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ສະດວກທີ່ຈະເ ປີດເຜີຍໄດ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຫຼວງພະບາງນາງໜຶ່ງ ກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ວັນທີ 8 ກຸມພານີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງກຳລັງສືບສວນສອບສວນຢູ່ ເພິ່ ນຍັງບໍ່ທັນເປີດເຜີຍ ແລະ ພວກນາງກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບລາຍງານເທື່ອ ເຮົາກໍເຫັນຢູ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍງານເທື່ອ ໂອ ໂຕນີ້ຍັງໜ້າ ໜ້າຈະຍັງສືບສວນຢູ່ ເພາະວ່າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເທື່ອ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະແໜ ງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍເວົ້າຄືກັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກຳລັງສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານັ້ນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວຢູ່ ເພິ່ນຈະຈັດຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເມື່ອໃດໄດ້ຜົນຂ ອງການສືບສວນສອບສວນນັ້ນແລ້ວ

ກົງເຫຼັກທີ່ວ່ານັ້ນກໍໜັກ ບໍ່ສາມາດໄຫຼມາຈາກບ່ອນອື່ນໄດ້ ນອກຈາກວ່າຜູ້ກໍ່ເຫດໄດ້ນຳມາຖິ້ມລົງບ່ອນທີ່ພົບສົບນັ້ນ ອັນນີ້ຄາດຕະກຳໂດຍສະເພາະເລີຍ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຄາດຕະກຳ ຫຼືເປັນຄົນລາວບໍ່ ຫຼືວ່າເປັນ ຄົນຈີນ ມັນບໍ່ໄດ້ໄຫຼມາແຕ່ທີ່ອື່ນ ເພາະວ່າມັນຕະແກງມັນ ມັນໜັກຢູ່ແລ້ວ ເທິງສະພານແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າໂຍນ ໂຍນຕະແກງລົງຫັ້ນ ເຂົາເອົາເຊືອກມັດຄໍແໜ້ນໄວ້ເລີຍແລ້ວ ແລະ ຊາວບ້ານອີກນາງໜຶ່ງທີ່ຮູ້ຂ່າວດັ່ງ ກ່າວ ກໍຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ທັງຜູ້ກໍ່ເຫດ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດນັ້ນອາດຈະເປັນຄົນຈີນ ເພາະໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້ ຄົນຈີນເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກໍເຄີຍມີການຄາດຕະກຳແບບໂຫດຫ້ຽມເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອ ຍໆ ແມ່ນໆ ຜ່ານມາມັນບໍ່ເຄີຍມີເຫດການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຫຼັງໆ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າຄົນຈີນເຂົ້າມາຢູ່ລາວຫຼາຍເນາະ ມາລົງທຶນມາອີ່ຫຍັງ ກໍເລີຍເລີ່ມມີເຫດການທີ່ວ່າບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າມັນເປັນຝີມືຜູ້ ໃດ ຍັງ ຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ໄລ່ບໍ່ທັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວທ່ານໜຶ່ງທີ່ຮູ້ຂ່າວນີ້ ກໍເຊື່ອວ່າ ການຄາດຕະກຳທີ່ໂຫດຫ້ຽມແບບນີ້ ອາດຈະເປັນສີມືຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຈີນທີ່ເຂົ້ າມາເຮັດທຸລະກິດເຖື່ອນໃນລາວ ເຊິ່ງອາດຈະຂັດແຍ່ງກັນເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດ ສຳລັບຄົນລາວແລ້ວ ປົກກະຕິບໍ່ກ້າເຮັດແບບນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຈີນ ຈີນກັບຈີນ ມັນ ມັນຂ້າກັນເອງຕົວະ ມັນຂ້າກັນຢູ່ ຢູ່ເມືອງເຂົາບ້າ ນເຂົາບໍ່ໄດ້ ເຂົາມາຂ້າກັນຢູ່ລາວພີ້ນ່າ ສ່ວນຫຼາຍມັນຈີນກັບຈີນ ກໍຂັດແຍ່ງກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດນີ້ນ່າ ຄົນ ຄົນລາວແທ້ໆນີ້ ໂອ ນ້ອຍໆໆ ເພາະວ່າຄັນບໍ່ເຖິງຂັ້ນແທ້ ໂອ້ຍ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຮັດ ເມື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ ຢູ່ລາ ວກໍເຄີຍເກີດເຫດການຂ້າກັນຫຼາຍຄັ້ງ ແລ້ວນຳສົບໄປຖິ້ມລົງນ້ຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ຮວມທັງໄດ້ພົບສົບແມ່ຍິງລາວຄົນໜຶ່ງຢູ່ກາງນ້ຳຂອງ ໃນເຂດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນມື້ວັນທີ 28 ທັນວາ 2023 ເຊິ່ງກ່ອ ນຈະຖືກພົບເປັນສົບນັ້ນ ກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ຮ້ານບັນເທີງແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໄດ້ບັນທຶກພາບເຫດການ ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນໄດ້ຖືກຊາຍຈີນ ອູ້ມຂຶ້ນລົດສ່ວນໂຕໄປ ແລະ ກ່ອນ ໜ້ານັ້ນ ເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2022 ນາງ ວິພາພອນ ກອນສີ ອາຍຸ 36 ປີ ປະທານບໍລິສັດ ລາວ ວີໄອພີ ພັດທະນາການລົງທຶນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຖືກຄົນລັກພາໂຕ ແລ້ວຂ້າຍັດໃສ່ກະເປົາຖິ້ມລົງນ້ຳຂອງ ແລ້ວສົບຖືກພົບຢູ່ແຄມຂ ອງ ໃນເຂດນະຄອນພະນົມຂອງໄທ ສອງເຫດການເຊິ່ງເປັນຄະດີທີ່ວ່ານັ້ນ ມາເຖິງປັດຈຸບັນກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ທັງຍັງບໍ່ສາມາດຈັບຜູ້ກໍ່ເຫດໄດ້ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະ ຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີນຳມາສະເໜີທ່ານ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ປ່ອຍໂຕຊາວບ້ານຊ້າງ 6 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບຍ້ອນການປະທ້ວງເລື່ອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ອຸ່ນແກ້ວ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ
ຊາວບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 6 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໂຕຍ້ອນປະທ້ວງເລື່ອງທີ່ດິນ ຖືກປ່ອຍໂຕອອກມາໃນວັນທີ 2 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກຈັບໄປໃນຂໍ້ຫາກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານກ ານເມືອງ ຊາວບ້ານຊ້າງທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ສຽງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ຊາວບ້ານ 4 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຄຸກ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຖ່າຍກັບບ່ອນຍ່ຽວກັບບ່ອນ ຫຼັງຈາກ 3 ມື້ທຳອິດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຈັບໂຕໄປ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບໄປແຖຫົວ ຊາວບ້ານທ່ານນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຫຼັງຈາກ 3 ມື້ແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຶ່ງປ່ອຍເຂົາເຈົ້າອອກມາ ແລະ ໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳຢູ່ທາງນອກໄດ້ ສ່ວນວ່າຊາວບ້ານ 2 ຄົນທີ່ເປັນແມ່ ຍິງ ທີ່ຖືກຈັບໄປນຳກັນນັ້ນ ກໍຖືກກັກຂັງຕາມປົກກະຕິ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳໄດ້ ຄືກັບນັກໂທດທົ່ວໄປໄດ້ ຊາວບ້ານທ່ານນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທີ່ສືບສວນສອບສວນຊາວບ້ານທີ່ຖືກຈັບນັ້ນ ບາງຄົນກໍມາຈາ ກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ການປ່ອຍໂຕຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄຳສັ່ງຈາກສູນກາງໃຫ້ປ່ອຍໂຕ ຊາວບ້ານ 6 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໂຕໄປໃນວັນທີ 23 ແລະ 24 ມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ປະທ້ວງເອົາດິນລວມຂອງບ້ານຂອງຕົ ນເອງ ໜຶ່ງໃນຄະນະບ້ານຜູ້ທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ກະດີໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບໂຕໄປເພື່ອເອົາໄປສືບສວນສອບສວນ ເລື່ອງທີ່ໄປທີ່ມາຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ ບໍ່ໄດ້ຕົບຕີອີ່ຫຍັງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ Phil Robertson ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດ ຫຼື Human Rights Watch ປະຈຳຂົງເຂດເອເຊຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ລັດຖະບານລາວບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ດ້ວຍການກັກຂັ ງປະຊາຊົນ ພຽງເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຊຸມນຸມຢູ່ບ່ອນສາທາລະນະແບບສະຫງົບ ທ່ານ Phil Robertson ກ່າວວ່າ ແທນທີ່ຊິໄປກັກຂັງຊາວບ້ານໃສ່ຄຸກທີ່ເປິເປື້ອນ ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ຄວນຈະຮັບຟັງຄຳຮ້ອງທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການເສຍທີ່ດິນ ແລະ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງສັນຕິວິທີ ການປ່ອຍໂຕຊາວບ້ານນັ້ນກໍເປັນຄວາມຄືບໜ້າທາງບວກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປ່ ອຍໂຕ ແຕ່ທ່ານ Phil Robertson ກໍຍັງມີສິ່ງຄາໃຈຢູ່ວ່າ ຊາວບ້ານຈະຖືກນາບຂູ່ ຖືກຄຸກຄາມ ແລະ ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າຄືກັນກັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ເຫດການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວ ແມ່ນລັດຖະບານບໍ່ເຄົາລົບສິດທິປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ຊອກຫາຄວາມຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບການຍຶດຄອງທີ່ດິນ ສ່ວນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການເມືອງຄູນໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ສັນຍາລະຫວ່າງບ້ານ ແລ ະ ທ່ານ ບຸນເພັງ ທຳມະວົງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ທັງເປັນຄູ່ກໍລະນີກັບຊາວບ້ານເຮັດຂຶ້ນ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ດິນ ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງຄູນ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຜ່ານສື່ ມວນຊົນແຂວງຊຽງຂວາງໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ຕອນໜຶ່ງວ່າ ແລະ ມາຮອດວັນທີ 28 ທັນວາ 2023 ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ເ ປີດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ກວດກາຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຫັນວ່າສັນຍາທີ່ບ້ານກັບທ່ານ ບຸນເພັງ ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ສິ້ນສຸດອາຍຸຂອງສັນຍ າ ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງຄູນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ປັດຈຸບັນຕອນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ທ່ານ ບຸນເພັງ ທຳມະວົງ ເທື່ອ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ແລ ະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ ພວມປະຕິບັດດຳເນີນການແກ້ໄຂຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຖະແຫຼງການຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງຄູນ ຄວາມເປັນມາຂອງການເຊົ່າທີ່ດິນທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຄືທ່ ານ ບຸນເພັງ ທຳມະວົງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານຊ້າງ ໄດ້ຕົກລົງເຮັດສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຳນົດໄລຍະເວລາ 15 ປີ ແຕ່ປີ 2008 ຫາ 2023 ແຕ່ສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານໃນເວລານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການອ ະນຸຍາດຈາກອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຂວງ ສະນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຈຶ່ງເຫັນວ່າ ການອະນຸຍາດເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃນເວລານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງເຫັນວ່າ ການອະນຸຍາດເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແ ລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະນັ້ນ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2008 ທ່ານ ບຸນເພັງ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງເຖິງເຈົ້າເມືອງຄູນ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ດິນຕອນດັ່ງກ່າ ວເພື່ອການຜະລິດ ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະຈິກາ 2008 ອົງການປົກຄອງເມືອງຄູນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກອະນຸມັດທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ທ່ານ ບຸນເພັງ ທຳມະວົງ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2008 ທ່ານ ບຸນເພັງ ຈຶ່ງໄດ້ປະກອບຄຳຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະ ບຽນທີ່ດິນ ໂດຍການຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານຊ້າງ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2008 ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຂວງຊຽງຂວາງໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ອອກແຜນທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ບຸນເພັງ ນຳໃຊ້ ນັ້ນເປັນຂໍ້ມູນຈາກຖະແຫຼງການຂອງ ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງຄູນ ແຕ່ເນື້ອໃນຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຂັດກັບຂໍ້ມູນຂອງຊາວບ້ານ ຊາວບ້ານທ່ານດຽວກັນນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ການທີ່ຊາວບ້ານເຊັນຢັ້ງຢືນໃຫ້ນັ້ນ ກໍເພື່ອຈຸດປ ະສົງຂອງການວັດແທກທີ່ດິນ ແຕ່ຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດມອບດິນໃຫ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບຸກຄົນທີ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າໃນເອກະສານລະບຸວ່ າ ອົງການປົກຄອງເມືອງອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ບຸນເພັງ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອການຜະລິດ ບຸກຄົນທີ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເນື້ອໃນບໍ່ໄດ້ລະບຸລະອຽດ ວ່າຈະນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອການຜະລິດຫຍັງກັນແທ້ ແຕ່ຜູ້ ເຊົ່າທີ່ດິນພັດນຳໄປຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ຫຼື ໂຮງເລື່ອຍໃສ່ ເນື້ອໃນຖະແຫຼງການບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າມີເນື້ອທີ່ລະອຽດເທົ່າໃດ ແລະ ຈະຜະລິດຫຍັງແດ່ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານ ເນື້ອທີ່ທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນລະ ຫວ່າງຊາວບ້ານກັບ ທ່ານບຸນເພັງ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ມີເນື້ອທີ່ 7 ເຮັກຕາປາຍ ການປະທ້ວງໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມົກກະລາ 2024 ໂດຍມີຊາວບ້ານປະມານ 70 ຄົນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນກາ ນປະທ້ວງເພື່ອທວງເອົາດິນບ້ານຂອງຕົນເອງຄືນ ໄລ່ລຽງເວລາທີ່ຊາວບ້ານປະທ້ວງ ໃນເບື້ອງຕົ້ນຊາວບ້ານວ່າຈະມີການປະທ້ວງໃນວັນທີ 1 ມົກກະລາ 2024 ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມີວຽກຈຳເປັນພາຍໃນບ້ານ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເລື່ອນການປະທ້ວງອອກໄປ ໃນວັນທີ 19 ມົກກະລາ 2024 ຊາວບ້ານ ແລະ ເລຂາພັກບ້ານ ໄດ້ປະຊຸມກັນເພື່ອຕົກລົງເປັນເອກະພາບທີ່ຈະພາກັນປະທ້ວງໃນວັນທີ 23 ມົກກະລາ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມກໍຄື ຊ າວບ້ານທີ່ໄປປະຊຸມກໍເຫັນດີປະທ້ວງເພື່ອທວງເອົາດິນຄືນ ໃນວັນທີ 23 ມົກກະລາ ຊາວບ້ານໄດ້ລວມຕົວກັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງທ່ານບຸນເພັງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາປະມານ 10 ໂມງ ແລະ ທຸກຄົນປັດປ່ຽນ ກັນຂຶ້ນກ່າວ ການປະທ້ວງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເວລາປະມານ 13 ໂມງ ຊາວບ້ານຈຶ່ງພາກັນແຍກກັນກັບ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງໂທມາຫານາຍບ້ານ ແລະ ມີລົດເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດຂັບເຂົ້າ ມາໃນບ້ານ ເວລາຕໍ່ມາໃນວັນດຽວກັນ ຄະນະບ້ານ 4 ຄົນ ທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈັບໄປ ແລະ ໃນວັນທີ 24 ມົກກະລາ ຄະນະບ້ານທີ່ເປັນແມ່ຍິງສອງຄົນ ກໍຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈັບ ສະຫຼຸບເຫດການທັ ງໝົດກໍຄື ຊາວບ້ານທີ່ຖືກຈັບໄປນັ້ນໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕໃນວັນທີສອງກຸມພາ ສ່ວນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງກໍຖະແຫຼງວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ທ່ານບຸນເພັງ ທຳມະວົງ ຄູ່ກໍລະນີທີ່ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນກັບຊາວບ້າ ນເທື່ອ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປແລ້ວນັ້ນມີດັ່ງນີ້ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດສິນຄ້າການກະເສດ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບປະເທດລາວສູງເຖິງ 1.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2023 ທາງການລາວມີແຜນປັບເພີ່ມເງິນອຸດໜູນໃຫ້ລັດຖະກອນ ຍ້ອນຄ່າຄອງຊີບສູງ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່າ ນີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເ ລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ